ڪذالک الله يخلق ما يشاء جيئن چاهي تيئن خلق ٿي سگهي ٿي هاڻي خلق ٿيڻ جا چار طريقا آهن خلق جيڪو انسان ڪري ڪريئيٽ ٿيو هڪڙو آدم عليه السلام نه ڪو ماء نه ڪو پيء مٽي منجهان ٺيڪ آ حضرت حوا عليه السلام هاڻ چئجي ٿو هوڏانهن هن جو آدم عليه السلام ڄڻ مرد هو ميل فيڪٽر هيو انهيء جي جسم جي ڪنهن حصي منجهان جيئن چوندا آهن هڪڙو پنهنجو هڏي جي بي جيڪا پاسري آهي يا پاس پاسري جيڪا آهي انهيء منجهان ٺاهيو هڪڙي پاسري کٽي پئي آهي پر هاڻي ڊاڪٽرن کان مون پڇيو ڀلا اها ڳالهه ڪيئن ٿا ڀانيو چيائين مڙئي خيال آهي چيو بهرحال جيئن به آهي پر هاڻي اهو مطلب ته روايت آهي پنهنجي هنن جي يهودين جي روايت منجهان آهي ته هڏي جي پاسي مان آ اسان وٽ قرآن شريف ۾ اهو لفظ ڪونهي نه ڪو آئون سمجهان ٿو ڪو حديث ۾ به آهي پر روايتون آهن ڇو جو يهودين وٽان اهو علم آيو آهي پر ڪو حصو هو جسم جو جنهن منجهان حضرت آدم عليه السلام جي جسم جي ڪنهن حصي منجهان حضرت حوا ٺهي آهي مطلب ته ڪجهه ڪا اهڙي ڳالهه ٿي آهي

خلقي ٿو هر هڪ شيء پر انهي شيء منجهان ايئن ڪونه ته ماڻهو منجهان گڏهه ٺهندو گڏهه منجهان ماڻهو ٺهندو پنهنجو ماکي منجهان ماڻهو ٺهي ويندو هليو ايئن ڪونه پر هڪڙو جنهن نموني سان ٺاهيندو الله تعاليٰ اهو ٺهي سگهندو پر ڪريئشن جا چئي مون عرض ڪيو ته چار سبب چار طريقا هڪڙو آدم هڪڙو بنا خلق بنا مرد جي بنا عورت جي حوا عليه السلام مرد هيو عورت ڪونه هئي ٺيڪ آهي ٻه طريقا ٿي ويا ٽيون طريقو هي آهي جيڪو توهان اسان پيدا ٿيا آهيون هڪڙو مرد هو هڪڙي عورت هئي مرد جو اسپرم عورت جو ايگ هنن منجهان ٺهي هليو انسان ٺيڪ آهي هر هڪ ٺهي ٿو سڀ ڪو توهان توهان اسان سڀ ائين ٿا ٺهون پر هو ٻه ڪريئيشن جا پهريان طريقا ۽ چوٿون اڃا طريقو باقي رهي ٿو

ته اهو ته وڌيڪ وڏو معجزو ڄڻ هيو ته پوء جيڪڏهن پٽ سڏجي آدم پنهنجي ڪنهن کي به جيڪو ائين بنا مرد جي هجي يا بنا عورت جي هجي، بنا اسپرم جي، بنا ايگ جي ته اهو ته پوء حضرت آدم عليه السلام ته وڏو پٽ هو الله جو. پوء هاڻ اهو اهو هن جي وري هن جيڪو گاسپلس آهن انجيل جا

تورات ۽ انجيل منجهه ته سڀ ڪو الله جو پٽ ٿيو ويٺو آهي پوء هاڻي اسان جي شريعت محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم جي اهو لفظ ڪڍي ڇڏيو آهي ته ڪو الله جو ڪير پٽ ٿي سگهي ٿو نه ٿو ٿي سگهي ته چي بس الله جو پٽ نه ڪو پيء نه ڪو چاچو نه ڪو مامو نه ڪو ڏاڏو نه ڪو چاچي ڏاڏي نه ڪو ان جو ڪير مٽ نه ڪو مائٽ الله تعاليٰ الله الصّمد قل هو الله احد الله الصّمد لم يلد نه ڪو ڄائو ويو لم لم يولد نه ڪو هن منجهان ڄايو ويو ڪو لم يلد ولم يولد ولم يڪن له ڪفوا احد هو صمد به آهي صمد بي مثال آهي هو ڪنهن به شيء منجهان نه ڪو ڄائو نه ڪو هن منجهان ڪا شيء ڄمندي نه ڪو مطلب ته هو خلقڻ وارو حڪم رڳو ڪري ٿو ڪن فيڪون چئي ٿو ٿيء ته ٿي ٿي پئي هو خالق آهي پالڻهار آهي سڀ خلقڻ وارو صورت ڏيڻ وارو به اهو آهي. انهيء ڪري ڪو چئجي ته هي به پٽ الله جو، هو پٽ الله جو، انهيء منجهان گهڻي پوء اهو ٿئي ٿو پنهنجو فساد، اهو جو جيڪو منجهيو ٿا پون ماڻهو، پوء واقعي هو پهرين جيڪو يهودين جيڪو استعمال ڪيو هو حضرت دائود عليه السلام جي نالي ۾ چيائون چئي الله تعاليٰ چئي ٿو ان کي ته هاڻ تون منهنجو پٽ آهين هاڻ منهنجي ساڄي هٿ سان ٿي ويهه. هاڻ الله جي ساڄي هٿ تي حضرت دائود عليه السلام کي ويهاري ڇڏيائون هاڻ ٺيڪ آهي پوء هن چيو پٽ جي معنيٰ مقرب ان سينس ۾ پر پوء يهودين وٽ شايد ايترو گڙٻڙ ڪون هئي لفظ استعمال ٿيندو هو پٽ جي حيثيت سان جو اڄان تائين قرآن شريف ۾ به آهي ته هو چوندا اسين ابنا آهيون هن جا پٽ آهيون اسين واحباؤه آهيون ۽ هن جا محبوب آهيون هو اسان سان محبت ڪري ٿو توهان کي محبت ڪري ٿو انهي ڪري جي چڱا هوندؤ ته چڱائي ڪندؤ توهان سان محبت ڪندو جيڪڏهن بڇڙا ٿيندؤ الله کي نه مڃيندؤ الله جي احڪام جي پوئواري نه ڪندؤ هيڏا ظلم ڌرتي تي ڪندؤ ته الله تعالي توهان کي ڇا لا محبت ڪندو توهان ڇا لا هن جا مقرب ٿيندؤ ڇا لا هن جا پٽ ٿيندؤ ڇا لا هن جا ويجها ٿيندؤ تنهن ڪري اهو هڪڙو مسئلو آهي سڀ ڪنهن قوم کي اسان مسلمان آهيون سو چوندا بس اسين ته الله جا ڏاڍا محبوب آهيون اسين ويجها آهيون محبوب صلي الله عليه وسلم جي امت منجهان آهيون انهيء ڪري اسان جيڪو وڻيون بدمعاشي ڪريون جيڪو ڏوهه ڪريون رشوت وٺيون ظلم ڪريون ڌرتي تي هين ڪريون هون ڪريون پر پوء ڇو جو ڪلمو پڙهون ٿا ته پوء هاڻي اسان کي جنت جيڪا سا ملندي ئي ملندي اسان کي ٺهي رکي آهي بس اسان جي لاء پر هاڻ اهو هڪڙو مطلب ته هڪڙو ماڻهو ڇا چئجي ته حسن يا حسن ظن جي بدران جي حسن ڇا سوء سوء خراب خيال ۾ جيڪڏهن ماڻهوء ۾ پئجي ٿو وڃي ته ڇو جو آئون جيڪي وڻي به ٿو ڪريان ۽ الله کان مغفرت به نه گهران، الله کان بخشايان به نه، نادم به نه ٿيان، ندامت به نه ڪريان ۽ پنهنجو پوئتي به نه موٽيان، چڱائي به نه ڪريان ۽ ڌرتي تي جيئن وڻيم تيئن ڪريان پر ڇو جو آئون امت محمد ۾ آهيان. جي خوار هين بدڪار هين ڊوبي هوئي ذلت ۾ هين جو ڪڇ ڀي هين ليڪن تيري محبوب ڪي امت ۾ هين پوء هاڻ وري آهن پنهنجو چيوسين ۽ چار چئن طريقن جي ڪريئشن آهي حضرت آدم عليه السلام حضرت حوا عليه السلام جو ڪريئشن ۽ اسان سڀ توهان سڀني جو ڪريئشن جو ٽيون نمونو ۽ پنهنجي حضرت عيسيٰ عليه السلام جو ڪريئيشن، حضرت جي مريم منجهان چوٿون نمونو، اهي چار نمونا ڪريئيشن آهن ۽ ويجيٽيبل، Vegetation، جي دنيا Kingdom of ڇا چئبو آهي Vegetation انهي منجهه ڏسندؤ ته ٻيا به جانور آهن ۽ هو جيڪي Amoeba ۽ فلاڻا الائي ڪهڙا ڪهڙا جيڪي جانور ننڍا ننڍا اهي به ڏسندؤ ته ميل منجهان

في الدنيا وجيها سٺي وجه وارو، سٺي چهري وارو، خوشين جي سهڻو شڪل جو، ڏسڻ جو، جيڪو ڏسي ان تي ته جيئن القيت عليڪ محبت مني مون محبت هن جي چهري ۾ مون وجهي ڇڏي آهي، منهن ۾ محبت محبت وجهي ڇڏي آهي جو جيڪو ان کي ڏسي سو خوش ٿئي، جيڪو ان کي ڏسي سو ان سان محبت ڪري، پوء اهو وجيه يعني ان سينس ۾ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي متعلق ۽ اخلاق جو ڪردار جو وجيه سڀني ڪن ڳالهين جو جيئن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي متعلق فرمايو الله تعالي ته پنهنجو تون انڪ لعليٰ خلق عظيم تون وڏي خلق تي آئين وڏي اخلاق تي ته اخلاق ۽ چهرو چهرو اهو نه مطلب ته هاڻي سهڻو چهرو جي سهڻا ٽوه به پٽن ۾ پيا آهن پاڻ سنڌي ۾ چوندا آهيون بس سهڻا ٽوه پٽن ۾ پيا آهن پر ٽوه کي کائبو ته ماڻهو ظاهر آهي سو مري ويندو هليو، تنهن ڪري سهڻائپ جيڪا چهري جي هاڻ هو چوندا ڀلا شادي ڪهڙي ماڻهو سان ڪجي هاڻي اها ڳالهه مون کي اچي وئي خيال ۾ تنهن ڪري اها ڪريان ٿو ڪي چون بابا ڪهڙي ماڻهو سان شادي ڪرڻ کپي ڇا ته هو هڪڙو پراڻي زماني کان وٺي هڪڙي ڳالهه هلندي ٿي اچي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم به اها ڳالهه چئي آهي ته چئن ماڻهن شين جي لاء ماڻهو شادي ڪري ٿو هڪڙو ماڻهو اچي ٿو حسن کي ڏسي جيڪو ظاهري آهي عورت آهي يا مرد آهي سهڻو ڏسڻ جو هاٺي ڪاٺي هاڻي هينئر ان جي مائي پئي پڇيو چيس ڀاء ڇوڪرين کان چيس ڇهن فٽن جو هجي ڀلا ڇهن فٽن جو هوندو ۽ هوندو بنسان نڀاڳو ترڙ هوندو ڪارو کميت هوندو بنسان ههڙو اخلاق جو ڪردار جو بڇڙائيء وارو ڇهن فٽن جا تون ڇا ڪندينء ڀيڻ ڇهن فٽن واري کي پڄي سگهندينء ڇا توکي پتو اٿئي اهڙيون خواهشون رکڻ هيڏو ڊگهو هجي هيڏو ٿلهو هجي هيڏو متارو هجي هيڏو فلاڻ هجي پوء گڏهه هجي، گابو هجي، ڪي هاٿي هجي، ڪي گهوڙو هجي، مڙس ڪا ڳالهه آهي جٺ آهي، حسن اهو ظاهري جيڪو آهي، بهرحال اهو هڪڙو اهو حسن آهي، هڪڙو جيڪو آهي سو نسب آهي، حسب، نسب، ته ڀئي سٺي فيملي منجهان هجي ماڻهو، ڪو نڀاڳن جي فيملي مان ترڙ جيڪي خر بڇڙا ماڻهو آهن انهن جي فيملي منجهان نه هجي ته هڪڙو حسن ٿيو ظاهري، هڪڙو نسب ٿيو، ٻي ٻي شئي ٿي. ۽ ۽ ٽيون جيڪو آهي سو انهي جي دولت آهي، شاهوڪار آهي، ڀئي وڃي ڳولي ڳولي جيڪو آهي سو اميرن سان وڃي شادي ڪبي، بابا هو جيڪو لک پتي ڪروڙ پتي آهي انهي جي ڌي مون کي کپي يا انهي جو پٽ مون کي کپي يا انهي سان مون کي پرڻجڻو آهي، انهي سان مون کي شادي ڪرائڻي اهي ٽي شيون جيڪي آهن پر چي سڀني کان سٺي شيء جيڪا آهي سا دين داري هجي هن ۾ ايمان، Faith، هجي، محب، رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي محبت هجي، اخلاق هجي، قرآن سان محبت هجي، دين مطلب ته دين اسلام مطلب ته Religion جي لحاظ کان تقويٰ ۽ پرهيزگاري وارو ماڻهو هجي يا عورت ڇو نه ڪا پرهيزگاري واري ته اهي چار شيون ٿيون پوء هاڻي اهو اسان جي پنهنجي ان ۾ جي اچي ٿو روايتن منجه به ته فلاڻي بادشاهه جيڪو آهي سو پڇيو پنهنجو ان وٽ يهودي هيو پنهنجو وزير هن جو ان کان پڇيائينس ته ڪهڙي شادي ڪرائڻ کپي منهنجي ڌيء جي يا منهنجي پٽ جي ته پوء هن چيو ته توهان جو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم اها هيء ڳالهه چئي آهي ته دينداريء تي ماڻهو جيڪي اڌو ڳالهه تي گهمندا هئا تن پنهنجو عورتون جيڪي آهن بابا ڪجه فضيلت ڪريو قرآن شريف جو حڪم آهي هي ڳالهه اها آهي، هي نور سورت نور آهي ڀيڻا، پر اها ئي سورت احزاب آهي، چئي ٿي اسان پڙهي آهي. هڪڙي ماڻهوء مون کي چيو، مون چيو بابا تو پڙهيو ڪونهي اهو قرآن، وڃي سورت نور پڙهي پئي هجي ها ته اها ڳالهه نه ڪرين ها، چئي مون پڙهيو آهي، پوء پڙهيو الاء ڇا آهي تو مون کي خبر ئي ڪونه پئي آهي اڃا تائين. تو ان الاء ڇا پڙهيو؟ ڪٿي هن کي ڏسڻ ۾ ئي ڪونه آيو ته بابا پنهنجو جسم ڍڪي رکبو، مرد کي شرم آهي، حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه جڏهن داخل ٿو ٿئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ويٺو آهي پنهنجي ان تي کوهه آهي ان جي پير هيٺ ڪيو ان ۾ ويٺو آهي ۽ پنهنجو پاڻ سندن جسم مبارڪ ٽنگ جيڪا آهي سا ٿوري اگهاڙي مطلب ته ٽنگ جو حصو اهو پنڊلي جنهن کي ٿا چئون ته اها اگهاڙي آهي يا ڪيئن ته تيستائين حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه اچي ٿو ته اهو اچي ٿو ته پاڻ بي پرواهه ائين ئي ويٺا آهن جيئن اهي ويٺا آهن حضرت عمر اچي ٿو ته اهو پاڻ ائين ويٺا آهن جيئن ويٺا آهن حضرت عثمان رضي الله تعالٰي جي اچڻ جي خبر جڏهن پوي ٿي ته پاڻ اها پنڊلي ڍڪين ٿا پوء رسول پاڪ صلعم کان پڇيو سائين فلاڻو آيو ويٺو آيو توهان ائين ويٺا آهيو فلاڻو ائين ويٺا آهيو فلاڻو ته وري توهان هيئن ڪيو آهي هي ڳالهه ڪيئن آهي چي جنهن کان شرم فرشتا ڪن ٿا ان کان اسين شرم نه ڪريون حضرت عثمان غني رضي الله تعالٰي عنه حياء ۽ شرم جو صاحب آهي قرآن جي جمع ڪرڻ وارو صاحب آهي غنا جو صاحب آهي غن غني آهي پنهنجو پنهنجي دين اسلام تي سڀ ڪجهه پنهنجو گهر جو تمام وڏو تاجر وڏو تجار پنهنجو سڀ رسول پاڪ صلي وسلم جي حوالي ڪري ڇڏيائين سڀ ڳالهيون ۽ پنهنجو ٻه نياڻيون آهن رسول پاڪ صلي وسلم جون جيڪي هن سان شادي ۽ هن جو پنهنجو شان آهي هن جو ذڪر جيڪو آهي هن جي ڳالهه جيڪا آهي اڳ ۾ ئي ٿي ويل هي سورت فتح منجهه جو ته ڪجهه جنهن واعدو ڪيو آهي پنهنجو هتي جنهن هٿ رکيو آهي ته اهو جيڪو پورو پورو رهندو واعدي تي يا نه رهندو ته ان جو وڏو شان آهي مطلب اها ڳالهه ائين ڪئيسون پر مطلب ته هاڻي اهڙي قسم جا ڪم ٿين ٿا

گاسپل آهي شروع ٿئي ٿو ته هي واز ورڊ ورڊ ديئر واز ورڊ اينڊ ورڊ واز هي فلاڻ ورڊ ۾ پوء ڪلمه ڪلمي جو مطلب هنن اها معنيٰ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر ڪلمي جي معنيٰ اها ئي آهي ته الله تعالٰي جو حڪم آهي هاڻي ڪليم آهي حضرت موسيٰ عليه السلام ڪليم آهي

ائين ٿيو آهي پيدا يا هونء ٿيو آهي، تنهنجو مڙس فلاڻو آهي، هي ٽيرا مطلب سڀ ڳالهيون منجهائي هڪڙو اهڙي نموني سان جو ڪنهن کي سمجهه ۾ اچي ڪنهن کي سمجهه ۾ نه اچي، ڇا ٿئي ڇا نه ٿئي پنهنجو پوء وري اها ڳالهه ڪري ٿي وئي وجيهاً في الدنيا بڪلمة منه هاڻ ڪلمة جو لفظ ٻه ٽي دفعا ايندو.

پر جيڪو تيل لڳائبو آهي مٿي کي اها مسح ٿيندي آهي ته اڳي بادشاهن کي يا پيغمبرن کي مسح ڪندا هئا مسح معنيٰ تيل هن جي مٿي تي نائيندا به هئا ضروري ناهي ته سڄي بوتل کڻي هارجي پر پوء ڪي وري ائين به ڪندا هئا سڄو ديڳڙو کڻي مٿي هن تي نائيندا پوء چئبو آ هي تيل آهي تنهنجو آليو جو تيل استعمال ڪندا هئا جيڪو پنهنجو زيت ڇا آهي والتين والزيتون زيتون جيڪو آهي

انهن تي جيڪي گهڻا اڳ ۾ مسيح آيا، حضرت دائود عليه السلام ان جو مسيح هيو، حضرت موسيٰ عليه السلام مسيح هو، مسيح انهي سينس ۾ هو ته ان کي ڪڍي ويو هليو هڪڙي وڏي فتني ۾ وڏي خرابي ۾ هئا انهي ڪري مسيح هڪڙو ڪونه هو، مسيح اڳ ۾ گهڻا هئا پر هي آخري مسيح آهي پنهنجو حضرت عيسيٰ عليه السلام مسح ٿيل انهي سينس ۾

پنهنجو اخلاق جو ڀلو آهي پنهنجو اخلاق جو سهڻو آهي ڏسڻ جو به سهڻو آهي ۽ اتي چهرا اڇا چهرا ۽ ڪارا چهرا جيڪي ٿيندا اتي قيامت جي ڏينهن ان ۾ اڇن چهرن وارن وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ۽ ويجهن منجهان اهو لفظ آهي جنهن جيڪو هاڻي ريپليس ٿو ڪري ان کي سن کي هيز ماء سن بي ماء سن ڪم اينڊ سٽ باء ماء سائيڊ ماء ماء رائيٽ سائيڊ ۽ بي ماء سن هاڻ به سن منهنجو تون تنهنجو پٽ آئون ڪيئن سوچي چيو پوء وري هنن کي ايترو خرابي ٿي جو احمد ديدات چيو مون هن کان پڇيو چي سن جي معنيٰ ڇا ٿا چئو چي بگاٽن جي معنيٰ ڇا ٿا چئو چي بگاٽن معنيٰ هيئن فلاڻ ڪري ڏيکارجي جيئن جانور ڪندو آهي ٻي جانور فيميل ميل هو اهڙي نموني سان جانور الله تعاليٰ ڪو جانور آهي ڪو انسان آهي ڪو الله تعاليٰ ڪو ائين ڪندو ڪو

گهڻي گپ ۾ آهن پر اسان جي شريعت منجهه ۽ نه ڪو به انهن جي به شريعت ۾ هيو يهودين جي پر پوء وري يڪلم الناس في المهد وڪهلاً ومن الصالحين جو تو ڪير مقربين آهي ويجهن منجهان آهي ۽ ماڻهن سان ڳالهائيندو پنهنجو مهد ۾ مهد ۾ معنيٰ پينگهي ۾ ننڍي هوندي ڳالهائيندو ته ننڍي هوندي ٽن چئن ماڻهن مطلب ڳالهايو آهي جيڪو بچان جو ان منجهه ته اهو قرآن شريف ۾ لکيل آهي فلاڻي ڳالهايو هاڻي هتي حضرت عيسيٰ عليه السلام جي متعلق آهي اهو جرجيس جو ٻار جيڪو هيو جنهن جي بهتان تي آيائون ته هي تنهنجو پٽ هن جو پٽ آهي هو مائي بڇڙيء تي بهتان هڻايو ته پوء ٻار کان پڇيو حضرت جرجيس عليه السلام ته ڪنهن جو پٽ آهين چيائين هن ريڍار جو پٽ آهيان هلو ته منهنجا سائين هن ٻار ڳالهايو حضرت يوسف عليه السلام جي جڏهن تي جڏهن بهتان ٿي لڳو ته هو ٻار ڳالهايو جيڪو حضرت زليخا عليه السلام جي خاندان مان فيملي منجهان ٻارڙو ننڍڙو پينگهي مطلب ته هنج ۾ ۾ ويٺل هو پينگهو ته هجي ڪي نه هجي پينگهو کڻي هوندو پر مطلب ته مهد ۾ اها معنيٰ آهي ته مهد ۾ پينگهي ۾ ۾ پنهنجي هن ۾ جهولي ۾ هن منجهه ويٺو آهي

اهي بادشاهه جيڪي ٽي پلاڻي پنڌ ڪري ايران منجهان هليا آهن، فلسطين ۾ پهتا آهن. اتي هيترا هزار ميل پنڌ ڪري اتي جڏهن پهتا آهن انهن کي ڏسي پوء چون ٿا ته شش ٻار ستو پيو آهي، ستو پيو آهي پوء وري ٻار کي ڏسي رڳو منهن هنن جو ۽ هليا ٿا وڃن پوء ٻار سان ڳالهائين ڪونه ٿا ڀئي هيڏو پنڌ ڪري آيا آهيو ڀلا ٿوري دير ترسو ڀلا ڪو ڳالهه آهي جٺ آهي هيڏو پنڌ ڪري آيا آهيو هزارين ميل هيڏا ڏينهن لڳائي ۽ گهوڙن تي اٺن تي چڙهي هاڻ ٿورو ترسو جا غنو ٻار پوء ٻار سان مطلب ته ڏسجو ان کلي ڳالهائي جيڪي به ڪري پر پوء اسان جي قرآن ۾ لکيو پيو آهي ته ويو هن سان ٻار ماڻهن سان ڳالهايائين پنهنجو چيائين ته آئون نبي آهيان الله تعالي جو مونکي الله تعالي حڪم ڪيو آهي ۽ هي ڳالهه آهي هيء ڳالهه آهي هت به سورت منجهه آهي ۽ پنهنجو بلڪل پڌري ڳالهه آهي هاڻ مطلب انهي ۾ شرمندو ٿيڻ جي ڪهڙي ڳالهه آهي جڏهن الله تعاليٰ چئي ٿو ته هن ڳالهايو ته پوء چئي ٿو نه اسان کي لڄ ٿي ٿئي معراج جي ڳالهه تي توهان کي لڄ ٿي ٿئي ڇو جو کلندا ماڻهو اسان سان ته اهي جيڪي آهن پنهنجا ڪافر چوندا ڪيئن توهان نبي وڃي ويو مٿي وري وڃي مڪي منجهان وڃي پهتو پنهنجو اتي ۽ وري اتان وڃي آسمان تي پهتو هاڻي سائين کلندا اسان تي يهودي ۽ نصارا ۽ سيڪيولرس سڀئي کلندا هاڻي اها ڳالهه ئي نه ڪريو هاڻ سڀني مسجدن ۾ جيڪو آهي ملو بيٺو آهي چئي ٿو اها ڳالهه نه ڪريو بس اها ڳالهه نه ڪريو ۽ اهو نه ملهايو اهو ڏينهن نه ملهايو معراج جو ڏينهن نه ملهايو هاڻ اهي مطلب ته فتنا جيڪي هن قومن سان ٿيا اڳين سان هاڻ اهي ساڳيا فتنا هاڻي اسان جي قوم منجه به ماڻهو اڀرن پيا اهڙا جن کي دين ايمان آهي ڪونه ڪو، الله تي ايمان آهي ڪونه ڪو، معجزن تي ايمان آهي ڪونه ڪو، تنهن جو پوء هو چوندا هل بس هي ڳالهه هينئن آهي هي ڳالهه هينئن آهي هاڻي هن ڳالهه ڪرڻ جي ضرورت ئي ڪونهي ڪا، معراج بس اها هڪڙي رات هئي اها بس ختم ٿي وئي هلي هاڻ وري توهان کي ثواب ڪونه ملندو، الٽو هو چي مون ته ٻڌو وڃي هن کي وري ويٺي تقرير ڪيائين آئون ته رڳو چيان

جو ٻين جو معراج ٿيندو ڪونه ٿيندو. جي ڇا ڪيئن ڳالهه آهي اها؟ چيندي جڏهن بادشاهه سلامت جيڪو بغداد جي ان تي پل ٺاهي ڇڏي ته اتان هاڻ سڀ ڪو پيو هلندو ته مطلب ته ڳالهيون الله تعاليٰ جون انڪشاف ۽ الهام ماڻهن کي به ٿيندا انهن کي به خبرون پونديون پر مطلب ته اهڙا ماڻهو گذريا آهن جن کي الله تعاليٰ ذهن ۾ وجهي ٿو ڪي ڳالهيون پر پوء هاڻ